इदानीं प्रथमाध्याये वयं कस्मिन् श्लोके स्मः षड्चत्वारिंशत् न पञ्चचत्वारिंशत् समाप्तं फोर्टि फैव् समाप्तं फोर्टि सिक्स् यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् एकवारं पठामः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् कथं पदच्छेदं कुर्मः यदि एकपदमेव मामप्रतीकारमशस्त्रम् इति अस्ति यदि मां यदि माम् अनन्तरम् उत्तमम् अप्रतीकारं यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ रणे हन्युः तत् मे कति पदानि इति पश्यतु हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत् क्षेमतरं भवेत् यदि माम् अप्रतीकार अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः ഭർത്തരാഷ്ട്രാഹ रणे ഹന്യു തത് मे ക്ഷേമതരം भवेत् इदानीं यदि इत्युक्ते अव्ययमस्ति तस्य कुत्रापि भेदः नागच्छति सर्वत्र यदि यदि यदि इत्येव आगच्छति माम् इति अस्ति किं भवति माम् इति द्वितीयविभक्ति अस्ति कस्य ഉത്തമ പുരുഷ ആ ഉത്തമ ദിവചനം ദ്വിതീയ ദ്വിവചനം എന്ന ദ്വിതീയ ഏകവചനം ദ്വിതീയ വിഭക്തി അഹം ആവാം വയം അനന്തരം മാം മാം മാം ആവാം നൗ അസ്മാന്ന ഭിന്ന ഭിന്ന രൂപാണി സന്തി തത്ര തത്ര മാം അപ്രതീകാരം അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ ദ്വിതീയ ഏകവചനം അശസ്ത്രം സമാനമേव अकारान्तपुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनं शस्त्रपाणयः शस्त्रपाणी इति अस्ति शस्त्रपाणि पश्यतु इकारान्तं शस्त्रपाणिः इकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं पाणयः कविः कवयः एवं पाणिः पाणयः धार्तराष्ट्राः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं रणे सप्तमी एकवचनं हन्युः क्रियापदमस्ति हन् इति धातुः परस्मैपदी कर्तरिप्रयोगः विधिलिङ् प्रथमपुरुष बहुवचनं विधिलिङ् इत्युक्ते किं विधि विधि इत्युक्ते मलयाळभाषायामपि वदति किल विधि एकं विधि भवति वृष्टिः भवेत् इत्युक्ते वृष्टिः भविष्यति इत्यर्थः तस्य ट्यून् अनुसृतं भवति कथं भवती गच्छेत् डेफिनेट्लि गच्छेत् आज्ञा अथवा विधि अपि कदाचित् गच्छति कदाचित् न गच्छति गच्छेत् अद्य वृष्टिः भवेत् अहं न जानामि भवति वा न भवति वा अर्थद्वयमपि आगच्छति कथं वदति तदनुसृतम् अर्थः अत्र भवतु पश्यतु किमस्ति भवेत् भवते हन्युः हन् इति धातुः परस्मैपति कर्तरि विधिलिङ् प्रथमपुरुष एकवचनम् तत् नपुंसकलिङ्गमस्ति तत् ते तानि इति वयं पठितवन्तः किल तत् द्वारं तत् वातायनं तादृश तत् तत् चित्रं तस्य बहुवचनं चेत् तानि एतत् एकवचनमेव प्रथमपुरुष एकवचनं मे मम मे षष्ठीभक्ति मम इत्यपि अस्ति मे इत्यपि द्वयमपि आगच्छति अस्मच्छब्दस्य अस्मच्छब्दम् इत्युक्ते अहम् अन्यत् किमपि अस्मच्छब्दं न भवति युष्मच्छब्दम् इत्युक्ते त्वं यु युक्ष्मशब्दं त्वम् अस्मच्छब्दम् अहम् अहम् आवां वयं तादृशम् आगच्छति तत्र मम इत्युक्ते मम पुस्तकं मम गृहं मे इत्यपि समानमेव वर्तते मम मे अनन्तरं क्षेमतरम् द्वितीय प्रथम एकवचनम् अकारान्त नपुंसकलिङ्गं क्षेमतरं नपुंसकलिङ्गम् अनं भवेत् क्रियापदं भू धातु परस्मैपदि कर्तरि समानमेव हन्युः इति अस्ति किल विधिलिङ्ग प्रथमपुरुष एकवचनम् इदानीं पश्यतु यदि यदि इत्युक्ते एवं भवति चेत् अथवा पक्षान्तरे अन्य अर्थे यदि अन्यरीत्या वदामः चेत् इति वदामः किल एवं न अन्यरीत्या वदामि यदि किं भवति शस्त्रपाणयः शस्त्रम् आयुधं शस्त्रं पाणिः हस्तः शस्त्रं हस्ते अस्ति शस्त्रपाणयः इत्युक्ते आयुधधारिणः ये आयुधेन सह तिष्ठन्ति तदेव शस्त्रपाणयः सरलमस्ति एवं पश्यामः चेत् धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रस्य अपत्यं पुमान् तदेव धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्रपुत्राः धृतराष्ट्रस्य पुत्राः धार्तराष्ट्र तत्सर्वम् एकरूपमेव दाशरथिः कः अर्थः दशरथस्य अपत्यम् अपत्यम् इत्युक्ते पुत्रः अथवा पुत्री दशरथस्य अपत्यं पुमान् दशरथस्य अपत्यं पुत्री भवति चेत् भिन्नम् एतत् पुत्रः इति पुमान् पुत्री चेत् पुत्री इति वदति अत्र पुमान् इति अस्ति पुरुषः दशरथस्य पुत्रः एव दाशरथि दशरथः न रामः एव दाशरथि दशरथस्य पुत्रः इत्यर्थः धार्तराष्ट्रः इत्युक्ते ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര ഇത്യേവ അർത്ഥം പുത്ര ധാർത്തരാഷ്ട്രാഹ ബഹുവചനെ ഏകപുത്ര അനേകപുത്ര സന്തി കില ധാർത്തരാഷ്ട്രാ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രാഹ അനന്തരം കിം രണേ രണേ ഇത്യുക്തെ യുദ്ധേ രണം രണഭൂമിഹി ഇത്യുക്തെ യുദ്ധഭൂമിഹി ധാർത്തരാഷ്ട്രാ അശസ്ത്രം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രം ആയുധം ശസ്ത്രം വിനാ അശസ്ത്രം ശസ്ത്രം വിന ശസ്ത്രം ശാസ്ത്രം മധ്യ ഭേദ അസ്തി ശസ്ത്രം ആയുധം ശാസ്ത്രം അസ്മാകം ജ്ഞാനം ശാസ്ത്രം ഇത്യുക്തി ജ്ഞാനം ഇതാനും പശ്യത്തു തത്ര സഹ വദതി അശസ്ത്രം തേ ശസ്ത്രം വിന അപ്രതീകാരകം അപ്രതീകാരം प्रतिकारं प्रतिकारं मीन्स् प्रतिक्रिया किमपि करोति तस्य प्रतिक्रिया प्रतिक्रियां विना तिष्ठामि मम तर्जनं करोतु अहं किमपि न करोमि तर्जनं काल्ड् इन् तर्जनं करोति कोऽपि किन्तु अहं मौनं तिष्ठामि मलयाळम् अथवा अन्यभाषायां वदति किल हस्तद्वयं करोति चेदेव किं भवति शब्दः भवति एकः एवमेव करोति चेत् किञ्चित् समयानन्तरं स्थगयति सः किल तस्य पात् हस्तवेदना भवति सः अनन्तरं तद् मास्तु इति वदति तदेव सः वदति अर्जुनः वदति अहं प्रतिक्रियां विना तिष्ठामि अहं प्रतिक्रियां विना आयुधं विना प्रतिक्रियां विना अहं तिष्ठामि चेत् किं करोति इति पृच्छति माम् इत्युक्ते अर्जुनं रणे युद्धे हन्युः नाशयेयुः ഹനനം करु कुर्युः हनति हन्ति मारयति अहम् अस्त्रं विना रणे तिष्ठामि चेत् प्रतिक्रियां विना अहं तिष्ठामि चेत् ते मां हन्युः मम हननं कुर्युः मां मारयति तद् मे तद् मम क्षेमतरं शुभकारकं भवेत् स्यात् तद् मम उत्तमं भवतु भवति इति सः स्वयमेव चिन्तयति कः अर्थः इदानीम् अहं युद्धे अस्त्रं विना प्रतिक्रियां विना तिष्ठामि चेत् ते किं कुर्वन्ति अधिकाधिकं मा मारयति मारयतु मम मम तदेव मम क्षेमकरं भवति क्षेमकरम् इत्युक्ते कः अर्थः क्षेमम् इत्युक्ते कः अर्थः सुखम् क्षेमम् एतत् द्वय द्वयोः पदयोः मध्ये बहु भेदः अस्ति मोक्षं भिन्नं क्षेमं भिन्नं मम मोक्षं भवति इति सः स्वयमपि न उक्तवान् वस्तुतया आध्यात्मिकविद्या किमर्थं मोक्षार्थं वा क्षेमार्थं वा मोक्षार्थं क्षेमार्थं न क्षेमम् इत्युक्ते भौतिकसुखमेव क्षेमं भौतिकसुखमित्युक्ते मम प्रसिद्धिः सः अर्जुनः कः अस्ति कः क्षत्रियः क्षत्रियस्य कार्यं किं युद्धकरणं सः वदति मम हस्ते आयुधं नास्ति अहं प्रतिक्रियाम् न करोमि प्रतिक्रिया किमपि करोति चेत् तस्य प्रतिक्रिया द्वयमपि अहं न करोमि एवं चेत् सः मां मारयति अथवा ते मां मारयन्ति के मारयन्ति दुष्टाः मारयन्ति चेत् मम किं न भवति मम क्षेमं न गच्छति अवगच्छति वा मम क्षेमं न गच्छति इत्युक्ते मरणं प्राप्नोति क्षेमं न गच्छति वा क्षेमं न गच्छति प्रसिद्धिः न गच्छति मम मम यशः न गच्छति ते कीदृशाः जनाः यशसि तेषाम् अधिकप्रीतिः भिन्नभिन्नस्तरीयजनाः सन्ति वयं सर्वे कीदृशजनाः वयं सर्वे कीदृशजनाः अस्माकम् अधिकप्रीतिः कुत्र शरीरे मोक्षे संस्कृतपठने सर्वम् अग्रे पश्यामः शरीरस्य किमपि एक लघुवेदना भवति चेत् एतत् सर्वं समाप्तं संस्कृतपठनमपि समाप्तं मोक्षमपि समाप्तम् अनन्तरं वयं शरीरस्य पोषणं कुर्मः इन्द्रियारामाः वयं सर्वे इन्द्रियाणां पृष्ठतः वयं गच्छामः ഇന്ദ്രിയാണാം पृष्ठतः गच्छामः इत्युक्ते इन्द्रियानुसृतमेव अस्माकं जीवनं किल നേത്രം ചിന്തയതി കിം ദ്രഷ്ടവ്യം കിം ന ദ്രഷ്ടവ്യം അഹം ന ചിന്തയാമി അഹം ഭവതു മമ മനഃ അപ്പി ന ചിന്തയതി മമ നേത്രം ചിന്തയതി അഥവാ നേത്രേണ സഹ മിളിത്വ മമ മനഃ ഇന്ദ്രിയദ്വയമപി മിളതി ഇന്ദ്രിയാണാം രാജ മനഃ ഇല്ല अन्य पञ्च इन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि दश मनः एकम् मनः किं करोति सर्वदा कुत्रापि स्थगयति तत् किल अहं बस् याने उपविश्य कुत्रापि गच्छन् आसम् अथवा कार्यानं चालयन् कुत्रापि गच्छन् आसम् मार्गे बहूनि दृश्यानि अहं दृष्टवान् एकं दृश्यं दृष्टं मनः तत्र अभवत् तादृशं भवति किल केचन जनाः अथवा कानिचन चित्राणि अथवा अन्यत् किमपि अस्माकं संस्कारबलात् संस्कारः कुतः आगच्छति गतजन्म गतजन्मनि तत्रैव गतजन्मनि न अस्मिन् जन्मनि अपि भवति किन्तु गतजन्मनि तस्य आरम्भः जातः तस्मादेव किं वदामः वयं वृथापि एकम् असत्यं न वदतु परिहासार्थमपि एक आनन्दः भवति इति आनन्दः किमपि न असत्यं न वदतु अथवा अन्य तादृश आचरणं किमपि न करोतु लघुविषयः भवति किल वयम् असत्यं वदामः वा न वा वयं सर्वे वदामः यथेष्ट वदामः उक्त्वा उक्त्वा उक्त्वा अस्माकं किं भवति असत्यमित्यपि न जानामि अहं यद् वदामि तस्य पुनः पुनः पुनः अहम् असत्यं वदामि चेत् कः दोषः तत्र प्रथमवारं यदा बालकः आसीत् पितुः मातुः एकवारम् असत्यं वक्तव्यं इति बहु चिन्तयामः सत्यं प्राक्टीस् अभवत् इति चिन्तयतु उक्त्वा उक्त्वा अनन्तरं किम् अहं सम्यक् स्मरामि मम पितरम् अहम् एकवारम् असत्यम् उक्तवान् पुनः यथेष्टम् उक्तवान् प्रथमं यदा अहम् असत्यम् उक्तवान् अहं बालकः पिता तु पिता अस्ति तस्य वयः मम वयः भिन्नः सः कथनमात्रे अवगतवान् तद् असत्यम् अस्ति इति तदा सः पुनः पुनः क्वश्चिन् पृष्टवान् तदा अहं किं कृतवान् तदसत्यं साधयितुम् अहं पुनः पुनः असत्यम् उक्त्वा तदेकं बृहत् कार्यमभवत् मम बाल्यकाले मम एकः पाठः सः अनावश्यकतया सत्यमुक्तवान् किमपि न वदति चेत् पिता किमपि न करोति अहं सम्यक् जानामि स्म किन्तु अन्य असत्यम् उक्त्वा उक्त्वा पितुः हस्ततः अपि गतं विद्यालयपर्यन्तं गतं विद्यालयतः अपि गतम् ए यु आफीस् पर्यन्तं गतं तदेक बृहत् असत्यस्य कथा अभवत् अग्रे एतदेव लघु लघु असत्यं वदामः चेत् तस्य दोषः तस्मात् भगवान् वदति बहूनि कार्याणि इदानीं वयं न जानीमः अहम् असत्यस्य आचर असत्यं वदामः इत्युक्ते कः अर्थः केवलं मुखेन न असत्यस्य आचरणमपि तदपि असत्यमेव मया करणीयं कार्यं मम कर्तव्यम् अहं न करोमि असत्यमेव अवगत अवगतं तदन्यस्य मस्तके स्थापयामि चेत् समाप्तं किल तद् मया करणीयं कार्यं तत्र अहं मन्दं तत्र इदानीं पश्यतु वयं मिलित्वा एकं कार्यं कुर्मः वयम् अत्र पञ्चदशजनाः स्मः वयं पञ्चदशजनाः मिलित्वा एकं कार्यं निश्चयं कृतवन्तः अस्मासु अहम् एकः किञ्चित् अलसः अहं तत् कार्यं न करोमि चेत् किं भविष्यति अन्यचतुर्दशजनाः किञ्चित् अधिककार्यं करोति सत्यम् एवं लोके तत् कार्यं तु भवति न भवति इति नास्ति केचन जनाः परिश्रमशालिनः सन्ति ते सर्वमपि कर्तुं सिद्धाः तादृशजनाः अधिककार्यं कुर्वन्ति इदानीं वयं चिन्तयामः किल लोकं किमर्थम् एवं तिष्ठति इदानीमपि सत्यमस्ति लोके अस्ति वा नास्ति वा बहूनि कार्याणि इदानीमपि सम्यक् एव चलन्ति किल वयं सर्वे जीवनं कर्तुं शक्नुमः वा न वा इदानीं शक्नुमः एतद् वायुः अस्ति वा न वा प्राणवायुः अस्ति किल जलमस्ति वा न वा अस्ति भूमिः अस्ति वा न वा अस्ति एतत् सर्वं बहवः जनाः नाशं कुर्वन्ति कुर्वन्ति खलु बहवः जनाः न कुर्वन्ति ते उत्तमं कर्तुमपि प्रयत्नं कुर्वन्ति तादृशाः जनाः अपि सन्ति इति कारणेन एतत् एवमेव तिष्ठति तदेव सत्यस्य मूल्यमस्ति वयं चिन्तयामः किमर्थम् अहं करोमि सर्वे एतदेव कुर्वन्ति किल किमपि मम उद्योगः अस्ति सर्वे धनं स्वीकुर्वन्ति धनं स्वीकर स्वीकुर्वन्ति इत्युक्ते उत्कोचः उत्कोचः इत्युक्ते हा तदेव तत् स्वीकुर्वन्ति इति चिन्तयतु अहं जानामि तत् न स्वीकरणीयम् इति किन्तु अहं किं न्यायं वदामि तत्र मम वादाः कः सर्वे स्वीकुर्वन्ति अहमपि स्वीकरोमि चेत् किं सर्वे स्वीकुर्वन्ति इति कारणेन भवता स्वीकरणीयं वा न वा भवतः जीवनं भवतः एव भवान् स्वीकरोति न स्वीकरोति तेन सह भवतः जीवनं चलति किल वयं बहवः जनाः इदानीम् अस्मिन् जन्मनि अमेरिकाम् आगतवन्तः कारणं किम् गतजन्मनि किमपि कृतवन्तः गतजन्मनि वयं तादृशं किमपि कृतवन्तः सन्ति उत्तमं स्यात् अधमं स्यात् तद् भिन्नविषयः अहं न जानामि किन्तु पश्यतु कति जनाः इदानीमपि भिन्न लोकं बहु विशालमस्ति खलु अस्माकं बुद्धिमध्ये वयं किञ्चिदेव चिन्तयितुं शक्नुमः किल एक कविता अस्ति किल अनन्तम् अज्ञातम् अवर्णनीयम् अनन्तमस्ति अज्ञातमस्ति अवर्णनीयमस्ति किम् एतत् सम्पूर्णभूलोकः एतत् वक्रं किं वदामि एतत् भ्रमणं करोति तत् बहु बृहत् अस्ति वयं कुत्र स्मः इदानीं वयम् अमेरिका मध्ये इति वदामः अथवा वयं न्यूयार्क् मध्ये वदामः न्यूयार्क् कुत्र अस्ति अमेरिकाराष्ट्रे अस्ति अमेरिका कुत्र अस्ति एतादृशं सर्वं चिन्तनं करणीयं यत्र वयं स्मः मम एकलघुगृहे अत्र एकसुखासने उपविश्य अहं चिन्तयामि अहमेव महापुरुषः इति अहं चिन्तयामि किल सम्यक् मम पाण्डित्यमस्ति अहं कः कति जनाः मम आदरं कुर्वन्ति एतत् सर्वे अस्माकं मनसि भवति अस्माकम् एकः लघुकूपः अस्ति अस्माकं लोकः इत्युक्ते लघुकूपः पूर्वं स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् अमेरिका आगमनसमये एकः कथा कूपमण्डूकः इति कूपमण्डूकः इत्युक्ते तादृशमेव वयं सर्वे चिन्तयतु एत एतत् गृहमस्ति अथवा एतादृश एकं गृहमस्ति भवतां वयं कियत् अभिमानं कुर्मः अस्माकं गृहे किल त्रिंशत् वर्षपूर्वम् एतत् कस्य आसीत् त्रिंशत् वर्ष अनन्तरम् एतत् कस्य भविष्यति त्रिंशत् तर्टि अथवा फोर्टि भवतु किञ्चित् अग्रे गच्छति कस्य वयं न जानीमः एतत् कस्य भविष्यति कस्मिन् गृहे कीदृशजन्म अग्रे भविष्यति वयं न जानीमः किल किन्तु अस्माकं सत्यम् अस्माकं वाक्यम् अस्माकं प्रवृत्तिः तद् अस्माभिः सह आगच्छति तदेव हिन्दुपुराणेषु वदन्ति अस्माकं सर्वशास्त्रेषु वदन्ति यत् मीमांसाशास्त्रे वदति यद्यत् भवान् करोति तत् एक एकबिन्दु इव तिष्ठति तस्य नाम अस्ति अपूर्वम् इति वदति ए अपूर्वं सम्पूर्णं मेलयित्वा एव एतत् शरीरं किमपि न तत्र तस्मादेव शरीरस्य बहु प्राधान्यं ते न चिन्तयन्ति तत् किं करोति अपूर्वं सम्पूर्णं मेलयित्वा भवतः संस्कारः इति भवति अथवा भवतः वासना इति भवति तदेव संस्कारः तदनुसृतं भवान् एकजन्म प्राप्नोति कथं जन्म प्राप्नोति स्वयमेव जन्म निश्चयं करोति मम अहम् इदानीम् एकैकनिमिषं चिन्तनं कुर्वन्नस्मि मम चिन्तनं न तस्याः चिन्तनं किल तस्याः चिन्तनं नास्ति तस्य चिन्तनं कथं कथं वयं चिन्तयामः जीवने कति क्षणान् वयम् अन्यकार्याणि चिन्तयामः स्वस्य विषये कदा चिन्तयामः स्वस्य विषये वयं केपि चिन्तयामः वा न वा स्वस्य विषये स्वस्य शरीरस्य विषये चिन्तयति तत्र षष्ठीभक्ति आगतं किल षष्ठीभक्ति चेत् भिन्नं तद् मम हस्तः इति अहं वदामि हस्तः भिन्नः अहं भिन्नः सत्यं मम दूरवाणी इति अहं वदामि मम दूरवाणी इत्युक्ते तस्य मम बन्धुत्वं खलु एवमेव मम हस्तः एवमेव मम नासिका एवमेव मम शरीरम् अहं कः तथा अनुभवः अस्ति वा न वा एतावत् पर्यन्तम् अस्माकम् अनुभवः अस्ति वा एतत् शरीरं न अन्यदेकम् अहमस्मि इति कदापि एकक्षणमात्रम् अस्माकम् अनुभवः अस्ति वा न वा तद एव आध्यात्मिकलोकः अन्यत् किमपि नास्ति तस्य चिन्तनं करणीयं सर्वदापि तस्य चिन्तनं करणीयं तस्य चिन्तनं कर्तुं कः मार्गः सत्यं वदतु तद् परस्परपूरकमस्ति यदा भवान् सत्यं वदति तदा भवान् तदवगच्छति कारणं किं तत् सत्यमेव अस्ति तद्भिन्नं भिन्नं नास्ति अवगतम् സത്യസ്യ സത്യം ഇതി ഉപനിഷത്ത് വദതി തദേവ സത്യം അന്യത് കിമപി സത്യം न एतद् असत्यमस्ति कारणं किम् न नश् नाशः भवति एतस्य एतत् सत्यं नास्ति असत्यवस्तुषु अस्माकम् इच्छा अस्ति स्थिरं यदस्ति तत्र वयं न चिन्तयामः एकले कुसमये अस्माकं सन्तोषः किं किं ददाति एक ऐस्क्रीम् पश्यति तद् मिलति चेत् सन्तोषः इति चिन्तयति कियत् पर्यन्तम् ऐस्क्रीम् सन्तोषं ददाति केवलं मुखस्थापनपर्यन्तं किल इतः क्लिम् इति गच्छति समाप्तम् अनन्तरं रोगः आगच्छति अनन्तरं तद् दोषमेव करोति वयं सर्वेपि जानीमः सर्वेपि तस्मिन् विषये पठामः लेखनं लिखामः किन्तु ऐस्क्रीम् खादामः ऐस्क्रीम् इति विषये न अत्यन्तस्वल्पविषये अपि अस्माकं तादृशी बुद्धिः अस्ति तत्र एव परीक्षणं करोतु तत्र एव चिन्तयतु एतत् किञ्चित् भिन्नं भोजनस्य विषयः खादनस्य विषयः ततोपि किञ्चित् अग्रे अस्ति निद्रादिविषयः वयं जानीमः निद्रां करोति प्रातःकाले निद्रां करोति तदा आनन्दः भवति उत्थाय किञ्चित् कार्यं करोति तदा आनन्दः भवति कदा आनन्दः भवति निद्रायां न भवति निद्रासमये चिन्तयामः मम निद्रायामेव आनन्दः निद्रा अनन्तरम् उत्थाने किं भवति चिन्तयतु अष्टवादने कार्यालयः प्राप्तव्यः आसीत् सप्तवादने एकवारं वयं घटीं दृष्टवन्तः अथवा अलार्म् श्रुतवन्तः तदापि वयं निद्रां कुर्मः तदा वयं चिन्तयामः ओ निद्रां करोमि करोमि करोमि चिन्तयामः अष्टवादनं यदा भवति अथवा पञ्चनिमिषपूर्वम् उत्तिष्ठामः सर्वाणि कार्याणि प्राब्लं करोति किल पाकं न करोति गृहे कलहः അനന്തര സ്നാനം സമ്യക് ന കരോതി ലോകേ സർവത്ര നാശः यत्र यत्र गच्छति दुर्गन्धः भवति किल वस्त्रं सम्यक् न स्थापयामः किमपि कर्तुं समयः नास्ति अष्टवादने कार्यालयम् आगच्छामि इति उक्तवान् कदा प्राप्नोति नववादने प्राप्नोति तत्र पृष्ठतः तस्य यस्य कस्यापि भवताम् अधिकारी कः अस्ति तस्य पुरतः एवं स्थातव्यं किमपि कार्यमस्ति वा तस्य हा क्षम्यतां कतिवारं क्षम्यतां पृच्छति यद् स्वभावः हेबिट् हेबिट् तु न गच्छति श्वः अपि तदेव करोति तत्र कोऽपि भेदः नास्ति एतादृशकार्याणि यदा वयं कुर्मः सम्यक् कुर्मः अथवा असत्यं वक्तव्यं भवति किल विलम्बः अभवत् किं कारणम् अहं निद्रां कृतवती इति कोऽपि वदति वा कृतवान् इति कोऽपि वदति न न बहु मार्गे बहु कथं न्यूयार्क् नगरस्य एव शापं कुर्वन्ति नगरे सर्वत्र ट्राफिक् जाम् कदा जर्मनी एकवारमपि न अनुभूतवान् तदपि उक्तवन्तः अनन्तरं ट्राफिक् जाम् सः अपि अस्माकं ज्येष्ठः सः अपि जानाति एतत् सर्वं किमर्थं वदामि आहत्य एक असत्यलोकस्य निर्माणं कुर्मः कारणं किम् आलस्यं किल लघु आलस्यं लघुजडत्वं तत् किमपि कार्यम् अथवा प्रातःकाले उत्थाय स्नानं करोति उत्तमं वा न वा बहु आनन्दः अस्ति प्रातःकाले किन्तु वयं कुर्मः वा किमपि कार्यालयः नास्ति इति चिन्तयतु कार्यं नास्ति इति चिन्तयतु वयं कथं कुर्मः एतत् कार्यानन्तरं करोमि तत् कार्यानन्तरं करोमि एकैकस्य स्वभावः यत्किमपि भवतु एतादृशमेव अस्ति तदेव अर्जुनः अपि करोति अर्जुनः किं करोति अर्जुनेन कार्यं करणीयम् इदानीं किल भगवान् किमपि न उक्तवान् अस्ति वस्तुतया अर्जुनस्य कथनं किं द्विविधम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते सामान्य अर्जुनः इति एकः पृच्छति तादृश अर्थं पश्यामः चेत् भिन्नः अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अर्जुनस्य एव प्रश्नः इति चिन्तयतु कस्य समीपं पृच्छति अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान ईश्वरस्य समीपम् अहम् इति यदस्ति अथवा ब्रह्म इति यदस्ति तत्र एकैकप्रश्नः चलति अन्तरङ्गे सः एव प्रश्नः एषः तत्रैव युद्धं सः किं प्रश्नं पृच्छति अहं कार्यं न करोमि चेत् किं भवति एतदेव इदानीं पश्यतु अहं प्रातःकाले न उत्तिष्ठामि चेत् किं भविष्यति तदा समर्थनम् आगच्छति भिन्नभिन्नसमर्थनं कथं भिन्नभिन्नजनाः इदानीम् अत्र भगिनी अस्ति निशाभगिनी अस्ति एते सर्वे वैद्याः सन्ति एते सर्वे प्रातःकाले उत्थाय वैद्याः अभवन् वा सञ्जीवः चिन्तयति इति चिन्तयतु इदानीं सञ्जीव बालकः अस्ति पठनसमये मातापिता वदति प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु इति वदति भवान् पञ्चवादने उत्थाय पठतु ब्राह्ममुहूर्ते पठति चेत् सम्यक् बुद्धिः सम्यक् भवति प्रपञ्चे सर्वचराचराणि तस्मिन् समये उत्तिष्ठन्ति अमेरिकायामपि केवलं भारते न किल भारते सस्यानि एव अमेरिकसस्यानि अपि मनुष्यः वदति अमेरिकायां प्रातःकाले न उत्थातव्यं किल रात्रि एव अत्र उत्थाय उपविष्टं निशाचराः राक्षसाः सर्वे निशायां चरति इति निशाचरः मम व्याख्यानं न एवमेव डिक्षनरि मध्ये लिखितमस्ति निशायां चरति रात्रिमध्ये कार्यं करोति रात्रि एव तस्य एनर्जि सः एव कः राक्षसः सर्वे वदन्ति किल द्विवादनं त्रिवादनं मम प्राब्लम् एव नास्ति रात्रि अहम् उत्तिष्ठामि उपविशामि चिन्ता नास्ति प्रातःकाले उत्थानं तत् न शक्यते तत् बहु कष्टं कारणं किं तत् ब्राह्ममुहूर्तमस्ति आत्मनः प्रकाशः स्वयमेव भवति तस्मिन् समये सर्वचराचरमपि उत्तिष्ठति वृद्धा प्रातःकाले उत्थाय चलनार्थं गच्छतु किल इदानीम् उत्तमकालः अपि वृथा वयं मार्गे चलामः चेत् किं द्रष्टुं शक्नुमः बहु पुष्पाणि विकसन्ति अनन्तरं पत्राणि सर्वम् उत्तिष्ठन्ति किल सस्यानि सर्वं किञ्चित् प्रभया तिष्ठन्ति पक्षिणः सत्यं गगानां कलकलारवः भवति सर्वमपि प्रकृति एव उत्तिष्ठति तस्मिन् समये मनुष्यः किं करोति मनः तदेव अर्जुनः उक्तवान् अहं क्रियामेव न करोमि चेत् किं करोति युद्धं न करोमि अहम् इत्युक्ते अहं न उत्तिष्ठामि लघु लघु विषयेषु चिन्तयतु अथवा एतत् भोजनम् अहं न त्यजामि मम शुगर् अस्ति वैद्यः उक्तवान् न खादतु मधुरम् അഥവാ കിമപി കൊളസ്ട്രോൾ അസ്ഥി സമ്പൂർണ്ണ കൊളസ്ട്രോൾ എവ തഥാപി മാംസമേവ ഖാദതി ഇല്ല അഥവാ ഏതത് ഖാദതി ചെയ്ത് ആഗച്ഛതി ഇത് ജാനാതി തഥാപി ഖാദാമ കിമർത്ഥം ഖാദാമ കിം രുചി രുചി അസ്മാകമേവ കില അസ്മാകം അസ്തേവ സ്ഥി രുചി കിഞ്ചിത് ടേസ്റ്റ് ഉപരി ആഗ്രഹ കിമപി വസ്തു വയം സമ്യക് ഖാദാമഹ तत्र बाहु किमपि स्थापयित्वा तद् किं वदामि तस्य सर्वविधगुणमपि त्यक्त्वा अनन्तरं तद् स्वीकृत्य तस्य किं वदामि तस्य अवशिष्टं यद् भवति तद् घातम् किं प्रयोजनं तादृशं खादामः चेत् तदेव अर्जुनस्य वाक्यमस्ति अत्र अहं प्रतिक्रियां न करोमि लोकं कथं चलति एवमेव गच्छतु तदेव उत्तरम् अवगच्छति किल वयं सर्वे तदेव कुर्मः किल सर्वे एवमेव सन्ति अहमेकः करोमि चेत् का लाभः अहमेकः प्रातःकाले उत्तिष्ठामि इति कारणेन सूर्यः शीघ्रम् आगच्छति वा पश्यतु सूर्यः सूर्यस्य कार्यं कुर्वन्नस्ति प्रतिदिनं भवान् उत्तिष्ठति वा न वा तस्य प्रश्नः नास्ति किल तादृशम् अस्माकं जीवने अस्माभिः कार्याणि स्वीकृत्य करणीयानि युद्धं करणीयम् युद्धमिति अन्ययुद्धं नास्ति एव तत्र भगवान् अन्ययुद्धस्य विषये न वदति कस्य विषये भगवान् वदति आन्तरिकयुद्धं भवतः भगवद्गीता एकयुद्धक्षेत्रे अभवत् तत्र गत्वा भगवान् सप्तशतं श्लोकानि उक्तवान् इति कोऽपि चिन्तयति चेत् बहु मूर्खत्वमेव किल युद्धार्थं द्वौ तिष्ठतः भगवान् कथं वक्तुं शक्नोति एतत् सर्वं तत्र एकमेव अस्ति एक दर्शनेन सः पाठितवान् एतत् सर्वम् एकैकस्य एकैकभेदः अस्ति किल केचन जनाः इदानीमपि पश्यतु केचन जनाः एतत् सप्तशतं श्लोकान् एकवारं वृथा शृणोति चेत् पर्याप्तं ते अवगच्छन्ति वयम् एकैकश्लोकम् एकैकघण्टां वयं व्याख्यानं कुर्मः तदापि वयं न अवगच्छामः किल पुनः पुनः पठन्ति केचन जनाः बाल्यकालतः आरभ्य एतत् पठन्तः सन्ति तदापि न अवगतवन्तः एकैकस्य पठनस्तरः भिन्नः अस्ति कः पाठयति इत्यपि अस्ति तत्र भगवान् पाठयति चेत् भगवान् अधिकसम्भाषणमेव न करोति भगवतः किं वदामि सङ्क्रमणं सङ्क्रमणम् इत्युक्ते हा तद् भगवान् कथं सङ्क्रमणं करोति वयं न जानीमः तस्य सङ्क्रमणेन इदानीं पश्यतु एकस्य वयमेकस्य समीपं गुरोः समीपं गच्छामः कदाचित् ते बहुसमयं वदन्ति चेदपि अस्माकं समाधानं न भवति अन्ये केचन जनाः सन्ति एकवाक्यं वदति चेत् पर्याप्तं गृहे आसीत् एतत् सर्वं पूर्वं किल गृहे गृहेषु वयं पश्यामः सहोदराणां मध्ये बहु कलहः माता पिता सर्वत्र कलहः पूर्वतन जायिण्ट् फेमिलि मध्ये गृहे एकः पितामहः भवति तस्य एकवाक्यं पर्याप्तं सर्वं समाप्तं किल एतद् भूमिः तस्य कृते भवतु समाप्तम् अनन्तरं कस्यपि प्रश्नः नास्ति तत्र कारणं किं तस्य तपः तपः अस्ति चेत् तद् भविष्यति अद्यतनमातरः पितरः वदन्ति चेत् पुत्राः न शृण्वन्ति कारणं किं तपः नास्ति किं सोढ्वा पुत्रस्य पालनं करोति केवलं धनस्य व्यवहारः न बाल्यकालतः आरभ्य माता चेत् माता इव पिता चेत् पिता इव व्यवहारः करणीयः तदा पुत्रः वा पुत्री वा स्वयमेव शृणोति कुत्रापि भवतु तादृशं वयं स्वयं न कुर्मः अन्ते वयं किं वदामः अत्र सर्वे मातर सर्वाः मातरः एवमेव किमर्थम् अहम् एकाकिनी एतत् सर्वं मन्दिरं गच्छतु अथवा भवती व्रतः करोतु अथवा किं प्रातःकाले उत्तिष्ठतु किमर्थमहम् एतत् सर्वं पाठयामि अत्र कोऽपि मम कार्यालये कोऽपि न कुर्वन्ति तादृशं भवतः अपि तदेव गृहं भविष्यति अग्रे गृहं भविष्यति गृहमेव न भविष्यति गृहं भविष्यति किमपि न गृहम् इत्येव न भविष्यति तत्र एतादृशचिन्तनानि एतादृशयुद्धं कुत्र करणीयम् अस्माकम् अन्तरङ्गे करणीयं प्रतिक्रियां न करोमि इति कथनम् उत्तमं नास्ति सः वदति अहम् अशस्त्रः शस्त्रं विना अहमत्र तिष्ठामि तत् मोक्षार्थम् उत्तमं नास्ति कदाचित् भवतः यशः मिलति क्षत्रियाणां जीवने यशः एव प्राधान्यम् इति ते वदन्ति यशः तु मिलति किन्तु मनुष्यजन्म तस्य लक्ष्यं किं शरीरपोषणं न अथवा यशः प्राप्तिः न धनसम्पादनं न अन्यत् किं मोक्षप्राप्ति मोक्षम् इत्युक्ते किं तदपि स्पष्टम् अवगन्तव्यम् मोक्षमिति किमपि वस्तुः नास्ति मोक्षमिति एकवस्तु अस्ति वा यदा अहं चषकं प्राप्नोमि इति वदामि एकवस्तुं प्राप्नोमि मोक्षं प्राप्तवान् इति न तत् प्रयोगः एव नास्ति मोक्षमित्युक्ते किं स्वातन्त्र्यं स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते किं फ्री फ्री फ्री फ्रम् एव्रिथिङ्ग् न स्वातन्त्र्यं स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते स्वत्वस्य आविष्कारः एकैकस्य अन्तरङ्गे अपि एकं स्वत्वमस्ति भवताम् अन्तरङ्गे एकं स्वत्वमस्ति बाहुलयञ्जि इत्युक्ते एकस्वत्वमस्ति तत्र तत् स्वत्वम् अद्य वयं किं कृतवन्तः
आच्छादनं कृतवन्तः
स्वत्वं भिन्नभिन्नकार्याणि भवान् स्थापितवान् तत्र भवान् प्रथममेव स्थापितवान् अहमेकः पतिः अस्मि किल अनन्तरं किं स्थापितवान् अहं प्रथमं पुत्रः स्वयमेव आगतं पुत्रः इति एकम् अस्ति पतिः इति एकम् अस्ति अनन्तरं पिता इति अस्ति एतत् सर्वं स्वाभाविकमस्ति अन्यत् वयं स्वयं प्रयत्नेन स्थापयामः किम् उद्योगः किल अहं वैद्यः अस्मि अहं तन्त्रज्ञः अस्मि अहं चार्टर्ड् अकौण्टेण्ट् अस्मि अहं तदस्मि एतदस्मि अध्यापकः अस्मि एतत् सर्वम् अहम् एकम् अस्मि इति यदा भवान् चिन्तयति ततः अहं भवति वा अहङ्कारः भवति वा अहङ्कारः तत्रैव भेदः अहं कः इति अहं न जानामि किल इदानीम् अहं कः इति अहं न जानामि अहं स्वयं चिन्तयन् अस्मि अहम् एकः गीताचार्यः अस्मि अहङ्कारार्थम् अन्यत् किमपि आवश्यकं वा इतोपि अहङ्कारम् अन्य कुत्रापि न मिलति अहम् आचार्यः अस्मि स्वयम् आचरणं करणीयम् आचार्यः भवितुं तत् न करोमि अहं गुरुः अस्मि स्वयमेव स्वस्य विषये चिन्तयति कदापि कोऽपि तादृशं न चिन्तयति स्म पूर्वं गुरुः इति कदा गुरुस्थानं प्राप्नोति एकः गुरुः इति कदा प्राप्नोति गुरु इति पदं बहु एतदस्ति भवत्याः अविद्यायाः नाशनं कर्तुम् अहं शक्नोमि चेत् अहं गुरुः भवितुं शक्नोमि अविद्यायाः नाशनं कथं करोति एकदर्शनं पर्याप्तम् एकस्पर्शनं पर्याप्तं कारणं मया तत् प्राप्तव्यं प्रथमम् अहं रियलैस्ड् अस्मि चेत् मया तत् कर्तुं शक्यते अहं स्वयमेव रियलैस्ड् नास्मि चेत् अन्यत् सर्वमपि कापट्यमेव बहु बहु बृहत् पदं गुरु इत्युक्ते हुकारम् इत्युक्ते एकः अर्थः ऋकारम् इत्युक्ते एकः अर्थः अन्धकारात् अन्यं ज्ञानं प्रति आनेतुं शक्नोति इत्युक्ते स्वयं तद् भवेत् स्वयं ज्ञानी इत्युक्ते कः सः कः गीतायाः द्वितीयाध्याये सम्यक् स्थितप्रज्ञस्य लक्षणम् उक्तवान् अस्ति फिफ्टि टु वा फिफ्टि त्री श्लोकतः उक्तवान् अस्ति स्थितप्रज्ञस्य लक्षणं किं किम् अर्जुनः पृच्छति कथमहम् अवगच्छामि एकं दृष्ट्वा सः गुरुः भवितुम् अर्ह अर्हः वा सः स्थितप्रज्ञः अस्ति वा कथमहम् अवगच्छामि सम्यक् वदति सः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी सर्वेषां यदा रात्रिः भवति तदा तस्य दिवा सर्वेषां दिवाकाले तस्य रात्रि कः अर्थः सर्वे यदा उत्तिष्ठति तदा निद्रां करोति वा <laughs> एवं कोऽपि न जनाः किमपि वदन्ति संस्कृतं पठित्वा एवं किमपि न तस्य अर्थः तस्य अर्थः कः सर्वे जनाः कस्मिन् विषये सन्ति इत्युक्ते उत्थि उत्थिताः सन्ति सर्वेषाम् अस्माकं सर्वेषां वयं सर्वे सामान्यजनाः अस्माकं सर्वेषां जाग्रदवस्था जाग्रदवस्था इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां उत्साहः अथवा अवैकन् स्वभावः कुत्र अस्ति अस्माकं सर्वेषां धने किल आं वा न वा धने अस्ति एव धने नास्ति चेत् वयं तावत् अस्माकम् उत्साहः न भवति धनं मिलति इति वदतु अस्माकं बहु उत्साहः तत्र वयं सर्वे जाग्रत जाग्रत अवस्थायाम् अस्ति अथवा अन्यत् किमपि इन्द्रियसुखं मिलति इति वदतु तत्र अथवा वस्त्रं मिलति इति वदतु तत्र अन्यत् किम् अस्माकं किन्तु तादृशविषयेषु सः निद्रां करोति तस्य चिन्तनमेव नास्ति किं वस्त्रं धरति किं भोजनं खादति अथवा केन सह वासं करोति मम विषये जनाः किं वदन्ति अन्येषां विषये किं वदन्ति तत् सर्वं सः न शृणोत्येव अन्ये सर्वे निद्रां कुर्वन्ति एकस्मिन् विषये कस्मिन् विषये अहं बोधः इति विषये कोऽहम् इति प्रश्नः तत्र सः जाग्रतः अस्ति रमणमहर्षिः पश्यतु किल से वस्त्रं किम् आसीत् तस्य मित्राणि के आसन् शुनकाः धेनवः सर्वैः सह निद्रां करोति अथवा यत्किमपि करोति तेषां भोजनं ददाति तैः सह मिलित्वा करोति तदर्थं तद् करोति चेत् रमणमहर्षिः न भविष्यति जनाः अभिनयं बहु कुर्वन्ति जनाः किल कोऽपि स्वामीजी अस्ति इति चिन्तयतु सः एवं तस्य श्मश्रु अस्ति कोऽपि अहं कस्यापि विषये न वदामि अथवा एकरीत्या ड्रेस् धरति सर्वे तस्य शिष्याः तादृशरीत्या धरन्ति ड्रेस् धरति चेत् स्वामीजी भविष्यति वा न भविष्यति अथवा किमपि अनुकरणं करोति अनुकरणं करोति कदापि न भविष्यति एतत् कुत्र भवेत् हाँ। अन्तरङ्गे एक लघुस्पर्शः अधिकं किमपि न अस्माकम् अन्तरङ्गे अत्यन्तलघुस्पर्शः तत् भवतु तदा वयं ततः अग्रे अग्रे अग्रे अग्रे गन्तुं शक्नुमः एतत् सर्वं किमपि नास्ति इति अवगमनं बहु कष्टकरं किल कुतः वयं तत् प्राप्तुं शक्नुमः वयं न जानीमः इदानीं किमपि नास्ति इति कदा वयम् अवगच्छामः स्थानं किमपि नास्ति इति कदा वयम् अवगच्छामः अन्य कामं किमपि नास्ति कदा अवगच्छामः एकैक अन्तिमकाले अपि न अवगच्छति तदेव कष्टं किल अन्तिमकाले अपि इदानीं वयं चिन्तयामः अन्तिमकाले अवगच्छामः अन्तिमकालं कदा अन्तिमकालः कदा तद् न जानीमः षष्टिवयः यदा भवति इदानीं मम अष्टचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् वयः जातः मम अहं किं चिन्तयामि इदानीं मम चिन्तनं सप्तचत्वारिंशत् वयः इत्युक्ते यौवनम् इत्येव यदा अहं त्रिंशत् मध्ये आसं तदानीमपि अहम् एतदेव चिन्तितवान् किल तत् अस्माकं बोधः नागच्छति नैन्टि वयः भवति चेदपि वयं न चिन्तयामः अस्माकं वयः जातः इति तदेव माया इति वदामः किन्तु तादृश किञ्चित् भेदः यदा जीवने आनेतुं शक्नुमः तदा वयम् अग्रे अग्रे गन्तुं शक्नुमः तदर्थं किं करणीयम् अन्तरङ्गे सर्वदा युद्धं करणीयं युद्धं करणीयम् इत्युक्ते जीवननिष्ठया जीवनं करणीयं लघु लघु कार्यं न एकपदं स्थापयामि एकनामजपेन सह एव स्थापयामि इति व्रतं करणीयं सरलं वा न वयं कति नामजपं कुर्मः कति निमेषपर्यन्तं वयं जपं कुर्मः चिन्तयतु वयं किं चिन्तितवन्तः उद्योगं उद्योगः यदा आसीत् अथवा उद्योगे यदा आसन् तदानीं वयं चिन्तितवन्तः यदा विरामः भवति निवृत्तिः भवति पेन्शन् यदा भवति अनन्तरम् अहम् एतत् सर्वं करोमि अन्यकार्यं किमपि नास्ति यदा निवृत्तिः अभवत् तथा ततोपि अधिककार्यम् भवन्तः स्वजीवने चिन्तयन्तु പ്രതിദിനം അർദ്ധഘണ്ടാം ഉപവിശ്യ സാധനം കർത്തും ശക്നോതി വ പ്രതിദിനം സമാന സമയം അർദ്ധഘണ്ട ഉപവിശതു ഉപവിശ്യ നിദ്രം കരോതു തഥാപി ചിന്താ കിന്തു ഉപവേഷ്ടും ശക്നോതി വ ആരംഭം കുറമാഹം കരോമി ശോഹ ആരംഭ്യ കരോമി പരശോഹ കിം ആഗച്ചതി പരശോഹ തസ്മിൻ സമയേ കിമപി ആഗച്ചതി ലഘു കാര്യാണ് പരിപാടി കുത്രാപി ഗന്തവ്യം ഭവതി തസ്മിൻ സമയേ तदा अहं ततः युद्धं न करोमि तेन सह युद्धं करणीयं युद्धं तु भवत्येव एतादृशकार्याणि भवन्त्येव भिन्नभिन्नरीत्या कार्याणि भवन्ति तदेव भगवतः परीक्षणमिति वदति भगवान् अन्यः कोऽपि न परीक्षणं स्वस्य उपरि एव स्वयं भवान् भवान् यद् निश्चयं करोति तत् करोति वा अन्यैः भवान् स्वाधीनः भवति वा किल वयं पुत्राणां कृते यदि सर्वमपि कुर्मः किल पुत्रस्य कृते किमपि करणीयं चेत् वयं न कुर्मः शीघ्रम् उत्थातव्यं तस्य कुत्रापि वर्गः अस्ति क्याम्प् अस्ति तन् तत्र प्रापयितुं मया गन्तव्यं त्रिवादने उत्थाय गच्छन्ति किल कदाचित् गच्छन्ति वा न वा एकदिनमद्यपर्यन्तं त्रिवादने उत्थाय जपं करोमि इति चिन्तितवन्तः अन्य अन्यत् किमपि नास्ति मम अद्य किमपि कार्यं नास्ति अहं त्रिवादने उत्थाय अद्य जपं करोमि इति चिन्तनम् आगच्छति वा तदेव प्राब्लम् अस्ति जीवने तदेव कष्टकरम् अनावश्यकतया षष्टिवयः अभवत् अथवा पञ्चाशत् वयः अभवत् सप्ततिवयः अभवत् इदानीमपि अस्माकं चिन्तनं किम् അഹമേവ രാജാവ് അഹമേവ ധൃതരാഷ്ട്രം അന്ന ത്യജാമി മമാസനം മമാസനം കിം മമ കുടുംബം അഹമേവ അത്ര അന്യത്രത് മോദി വിഷയെ വയം വതാമഹ ആവശ്യകം ചെയ്ത് അഥവാ ട്രംപ് വിഷയെ വതാമഹ കിമർത്ഥം തത്ര ഗത്വം ഉപവിശ്യത്തി വൃത്ത ഭവന്തഹ കുടുംബേ ഭവാന തത്രയും ഉപവിശ്യൻ അസ്തി ഖലു കൃത്യ തത് ന പ്രാപ്തം തസ്മാത് ഭവാൻ ന गच्छति चेत् वयं न गच्छ कुटुम्बमेव त्यक्तुं न शक्नुमः वयं तत् त्यक्तुं शक्नुमः वा वयम् अनावश्यकतया अन्येषां विषये वदामः वयं मन्त्री सर्वं किमर्थम् एतादृशं करोति भवतः कृते तादृशजीवनम् आगच्छति चेत् अवगन्तुं शक्नोति भवान् एतदेव मनुष्यस्य प्राब्लम् अस्ति तदेव अर्जुनस्य मनसि अस्ति अर्ज एकदृष्ट्या वयं पश्यामः अर्जुन सम्यक् एव वदति किल कोऽपि न मां मारयतु तदापि अहं किमपि न करोमि इत्युक्ते भवान् यत्किमपि करोतु अहमेवमेव भवामि इति तत्र अर्थः पश्यतु अहं शस्त्र उपयोगं न करोमि शस्त्राणाम् उपयोगः किमर्थम् शस्त्राणि एकैकशस्त्राणि प्राणायामम् एकशस्त्रमस्ति जानाति किल प्राणाः एकशस्त्रमस्ति अस्माकं योगासनं शरीरमेकशस्त्रमस्ति अस्माकं धनुरासनं तदा एतत् सर्वमपि वयं वदामः एतस्य उपयोगम् अहं न करोमि एतत् अहमेव उपयोगं कर्तुं शक्नोमि मम हस्ते एव अस्ति किल भगवान् कथम् एतत् शस्त्रं दत्तवान् यत्र कुत्रापि बेण्ड् भवति स्म पूर्वं बाल्यकाले सर्वं भवति किल इदानीं किम् एकैकमयव इदानीं मध्यभागं सर्वं कदापि बेण्ड् एव न भवति मस्तकमपि न भवति अहङ्कारेण तत् भिन्न स्टैल् एवं किमपि न करोति तस्मिन् समये गत्वा अहम् इदानीम् एकघण्टां सम्यक् उपविशामि इति उपविशतु एकघण्टाम् उपविशतु तदा एव अत्र प्रथम एक किं स्पैनल् कोड् मध्ये मेरुदण्डः तत्र वेदना तत्र वेदना अत्र वेदना पादे वेदना अनन्तरं वयं भिन्नभिन्नरीत्या परिश्रमं कुर्मः किन्तु शक्नोति वा न परिश्रमः करणीयः तत्र युद्धं करोतु तद् न करोति चेत् न भवति कदाचित् अथवा अन्यत् किं वदति शस्त्रं न उपयोगं करोमि अन्य कोऽपि प्रतिक्रियां करोति इति चिन्तयतु तदापि अहं किमपि न करोमि गुरुः आगत्य प्रदर्शयति अथवा अस्माकं जीवनम् अस्मान् प्रदर्शयति भवान् एवमेव निद्रां कुर्वन् कारणेन किं किं नष्टं जायमानमस्ति भवतः किल अथवा एतादृश अलसकारणेन भवतः के के रोगाः आगच्छन्ति अथवा धनमेवं सम्पाद्य सम्पाद्य स्थापयति कुत्रापि न ददामि इति कारणेन कीदृश ईर्ष्या कीदृश अहङ्कारः वर्धमानः अस्ति एतत् सर्वं जीवने अनुभवामः चेदपि भगवान् कदाचित् तस्य उदाहरणानि अपि ददाति कदाचित् सम्पूर्णं नाशं कृत्वा प्रदर्शयति धनं सम्यक् धनमासीत् सम्पूर्णं गतं तथापि न अवगतवान् किमर्थम् एतत् किल कदाचित् बहु स्थानेषु वयं भवामः उद्योगानुसृत्य सर्वमपि गच्छति कदाचित् तदापि न अवगच्छामः यत्किमपि जीवने अनुभवः भवति एकः एव पुत्रः आसीत् एका एव पुत्री आसीत् अथवा किमपि अहं बहु सम्यक् वर्धितवती यदा तस्याः स्थिरता अभवत् सा मां त्यक्त्वा गतवती तदापि न पठितं तदापि वयं किं कुर्मः तस्याः पृष्ठतः गच्छामः इतोपि किं कर्तुं शक्यते इतोपि किं कर्तुं शक्नुमः एतदेव कदापि अनुभवः भवति सर्वेषां जीवने अनुभवाः भवन्ति अनुभवतः स्वयम् अस्माभिः पठनीयं तद् न पठामः चेत् वयम् अग्रे गन्तुं ശക്യോ തസ്മാത് അസ്മാക്കം ജീവനെ താദൃശകാര്യാണി വയം സ്വയം യഥാ ആനയാമഹ തദർത്ഥമേവ ഗീത ഗീതായാ ശ്ലോകം ശ്രുത്വ ഇതാനും ഏതത് ശ്ലോകം പഠിതവന്ത ഏതം ശ്ലോകം വയം പഠിതവന്ത സ്വീകൃത്യ മനനം കരണീയം പതാനാമർത്ഥം ജാനീമോ ഇല്ല മനനം കരോതു സ്വയമേവ അർത്ഥ ആഗച്ഛ ഭിന്ന ഭിന്ന അർത്ഥ ആഗച്ഛന്തി अन्त तदेव ज्ञानम् इति वदामः अन्ततः अन्ततः अन्ततः वयं गन्तुं शक्नुमः तस्य जीवने अस्माकम् अनुभवेन सह अहम् इदानीं वदामि सर्वं किञ्चित् मम अनुभवैः सह योजयित्वा अहं वदन्नस्मि यदा भवन्तः चिन्तयन्ति इतोपि शतप्रतिशतं स्ट्राङ्ग् भवति तत् किल भवतां जीवने किं किं प्राप्तवन्तः भवन्तः अहं वक्तुं न शक्नोमि कारणं मम चिन्तनेन एव अहं वदन्नस्मि एवं सर्वं लोके दृश्यते इति उदाहरणरूपेण वदन्नस्मि कति कतिवारम् अहम् एतादृशं स्थितवान् यदा यदा मया युद्धं करणीयमासीत् तस्मिन् समये अहं कीदृशन्यायीकरणं कृतवान् न्यायीकरणं जस्टिफिकेशन् तस्य न्यायीकरणं स्वयं मृदा एवमेव कुर्वन् भवति कस्यापि किमपि नष्टं नास्ति किं गच्छति तत्र स्वस्य जीवनमेव गच्छति किल एतादृश कति ग्रन्थान् अस्माकं कृते दत्तवन्तः एकैकपदे कीदृश अर्थः अस्ति सर्वम् एतदेकमिति न रामायणं स्वीकृत्य पठतु महाभारतं स्वीकृत्य पठतु किल एककुटुम्बस्य सम्पूर्णविषये महाभारते कुटुम्बं कृत्वा ते लिखितवन्तः तत् कुटुम्बे कथं कथं कलहः भवति ज्येष्ठानि च पुत्राः सन्ति चेत् कथं तेषां विचारः भवति किल कदापि गान्धारी न भवतु किल कुन्ती भवतु गान्धारी कथमासीत् स्वयमेव अन्धकारं स्वीकृतवती अनन्तर अन्तिमनिमिषे किं कृतवती सा अन्तिमनिमिषे भगवतः उपरि शापं कृतवती नेत्रमुद्घाट्य भगवतः उपरि शापं कृतवती भगवान् एकः हासं कृतवान् इदानीं तदानीं भग भगवान् पृष्टवान् इति तस्मिन् समये किम् इदानीमपि भवति तत्रैव अस्ति वा तावत् दृष्टवती किं दृष्टवती सा सर्वेषां रोदनं किल दुर्योधनस्य शरीरं दृष्टवती दुःशासनस्य अन्ततो गत्वा अभिमन्यु सर्वान् दृष्ट्वा सा तस्याः मनसि किम् अभवत् अन्यस्य शापं कृतवती तया किं चिन्तनीयमासीत् एतादृश एतत् जीवनम् इतः परं न भवेत् स किं कृतवती एकशापं शापं किं भवतः कुले अपि कस्य कुले भगवतः एवमेव सर्वाः अनुभवन्तु भवानपि अपि एव मरणं प्राप्नोतु इति शापः यत् इदानीम् अनुभूतवती तद् उत्तममासीत् वा तद् अन्येषां कृते किमर्थं पुनः शापरूपेण ददाति तावत् पर्यन्तं पातिवृत्य तपः कारणेन यद्यत् सम्पादितं सम्पूर्णशक्तिं स्वीकृत्य शापं कृतवती किन्तु कुन्ती किं कृतवती कुन्ती राज्यभोगसुगार्थं तत्र न स्थितवती धृतराष्ट्रस्य गान्धार्याः पालनं करोमि इति तैः सह गतवती सा सा अवगतवती एतत् सर्वं पर्याप्तं राज्यमपि पर्याप्तं अत्रत्य सुखभोगः अपि पर्याप्तः वस्तुतया ते तदर्थमेव किल युद्धं कृतवन्तः किन्तु कुन्ती एकस्मिन् सन्दर्भेपि तदर्थं न आसीत् तस्याः मनसि धर्मः भवेत् वयं सर्वे भिन्नभिन्नस्थानेषु वयं युद्धं कुर्मः किल कदाचित् गृहे स्थानं प्राप्तुं युद्धं कुर्मः गृहे स्थानं प्राप्तुं युद्धं कुर्मः कदाचित् कुर्मः किल पुत्रः अपि करोति पतिः अपि करोति पत्नी अपि करोति सर्वेषां मध्ये लघु लघु युद्धं भवति अहं पाकं कृतवान् इति चिन्तयतु तस्मिन् दिने मम एक किं भवति अहमेव कृतवान् अद्य एतत् सम्यक् इति सर्वैः वक्तव्यम् तदा अहं भिन्नभिन्नरीत्या अहं जानामि अथवा अन्य कोऽपि कृतवान् इति चिन्तयतु अद्य दीपा कृतवती गृहे अहं न इच्छामि अथवा इच्छामि तदापि अहम् अङ्गीकरोमि वा अहं भिन्नरीत्या वदामि अत्र किमपि एतद् दोष कथं कथं स्वस्य अन्तरङ्गतः विषं वयं भवनं कुर्मः आवश्यकता नास्ति लोके अन्नमस्ति अन्नं किमर्थं बुभुक्षानिवारणं भवेत् किल किमस्ति भवान् तत्र किञ्चित् लवणम् अधिकं स्थापितवान् किञ्चित् अन्यत् दश किं विंशतिविध इन्ग्रीडियण्ट् भवति सर्वं स्वीकृत्य किञ्चित् किञ्चित् स्थापितं किं भविष्यति तत्र तस्मादेव आश्रमेषु सर्वं कदापि तादृशरुचिकरं भोजनं न ददाति जिह्वायाः उपरि जयः प्राप्तव्यः वयं सर्वं जिह्वायाः अधीने जीवनं कुर्मः टेस्ट् पश्यामः टेस्ट् न पश्यतु इति न वदामि स्वस्य उपरि नियन्त्रणं नास्ति इति कारणेनैव तत् नेत्रं यदिच्छति तद् द्रष्टुं न जीवनं किल अहं किम् इच्छामि तद् द्रष्टुं मम नेत्रमस्ति नेत्रस्य कार्यं तत् किल मम शरीरस्य आरोग्याय किम् उत्तमं तद् खादितुं मम मुखमस्ति लड्डुकम् इच्छामि न लड्डुकं न खादतु इति मम पवर् स्यात् कदाचित् औषधस्य भिन्नरुचिः भवेत् कषायं सर्वकषायमपि कषायरुचिः एव तिक्तरुचिः एव तिक्तम् इत्युक्ते बिटर् तदापि वयं खादामः किल परिशीलनं कर् कुर्मः वयं तस्य जिह्वायाः एवं सम्पूर्ण अस्माकम् अवयवानाम् अथवा अस्माकं कर्मेन्द्रियाणां ज्ञानेन्द्रियाणां नियन्त्रणं करणीयम् एकमेकमेकमेकं प्राक्टीस् करणीयम् मन्दं मन्दम् एकैक प्राक्टिस् अहं निद्रां करोमि यदा निद्रासमयः तदा पठनसमये अहं निद्रां न करोमि इति निश्चयः करणीयः कदाचित् जनानां कथं पुस्तकम् हस्ते स्वीकुर्मः निद्रा आगच्छति कुतः आगच्छति इति न जानीमः तत् केचन कृत्वा कृत्वा कृत्वा निद्रार्थं तदेव कुर्वन्ति पुस्तकं स्वीकृत्य निद्रां करोमि भारते वदति कदापि न करोतु तत् सरस्वती अस्ति इति किमर्थं वदामः सरस्वती इत्युक्ते एकदेवी तत्र उपविशति इति न तस्य मम अन्तरङ्गे आलस्यम् आगच्छति अहम् आलस्यम् आनयामि जटत्वम् इति न भवेत् किल सरस्वत्याः प्रार्थना किम् एक प्रार्थना अस्ति किल प्रार्थनायां पश्यतु जटत्वस्य निवारणं करोतु मयि जाड्यान्तकारापः जाड्यं यदि यदस्ति तद् समापयतु मयि विद्यमानजाड्यं समापयतु उत्साहः भवतु मम यदा कदापि पुस्तकं पश्यामि आनन्दः आगच्छेत् यदा कदापि कस्यापि वयं भाषणं शृणुमः आनन्देन वयं गत्वा शृणुमः यत्किमपि ज्ञानसम्पादने यत्किमपि प्रवृत्ति कुर्मः सन्तोषः भवेत् तत्र किल अस्माकम् उत्साहः अस्ति तत्र निद्रा गच्छति किल पठामः वयं किमपि तदानीं निद्रा आगच्छति ततः उत्थाय गत्वा अनन्तरं सिनिमां पश्यति किल मनुष्यः अपि न एकं यन्त्रमेव तत् कार्यं करोति असमीचीनानि कार्याणि प्रदर्शयन्ति चिन्तयतु वयं तत्रैव दृष्ट्वा उपविशामः निद्रा अपि नास्ति अन्यत् किमपि नास्ति अपो कः अहं दूरदर्शनस्य सेवकः जातः दूरदर्शनं मम सेवकः भवेत् किल एवमेव मम नेत्रं मम नासिका मम श्रोत्रं तत् मम मया प्राक्टीस् करणीयं तत्र एकमेक लघु लघु प्रकारणे एवमेव प्राक्टीस् कृत्वा एव वयम् एतत् सर्वम् आनीतवन्तः तादृशं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा वयं जीवने युद्धं करोतु तदेव भगवान् वदति युद्धमित्युक्ते अन्यस्य समीपं गत्वा कलहं करोतु इति न मम एतस्याः मध्ये प्राब्लम् अभवत् इति चिन्तयतु मया कुत्र युद्धं करणीयम् मम अन्तरङ्गे युद्धं करणीयम् एकमपि असमीचीनपदं मम गतः न आगच्छेत् किल कदा कदाचित् सा बहु प्रयत्नं करोति किल यदा अस्माकं विरोधिजनाः भवन्ति यत्र टच् करोति भवतः प्राब्लं भवति इति जानाति तदेव पतिपत्नी भवति तदा तत्रैव स्पर्शः करोति केचन जनाः तदेव वदन्ति भवतु अस्माकं अहं वयमपि जानीमः किञ्चित् एवमेव आगच्छति तथापि भगवान् उक्तवान् मध्यमायां स्थगयतु मध्यम इत्युक्ते एतावत् पर्यन्तं बहिः नागच्छति भवान् अनुभवति बहिः भवान् तत् त्यजति तद् पुनः वायुः भवति अल आकाशे भवति शब्दः किल तद् आकाशे भवति ततः वायुः भवति ततः अग्निः भवति ततः जलं भवति ततः पृथ्वी भवति ततः पर्जन्यः भवति ततः बीजे आगच्छति पुनः भवान् बीजं खादति भवतः शरीरे आगच्छति तत् चक्रं समापन अनन्तरमेव भवान् इतः मोक्षं वा अन्यत् किमपि प्राप्नोति तस्मात् एकमपि पदम् इतः न त्यजतु तत्र कण्ट्रोल् करोतु तावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अधीने अस्ति आगतं कोपः आगतः मनसि किन्तु न तत्रैव भवतु तथैव तस्य नाम एव किं युद्धं तस्य नाम एव तपः तपः एव युद्धं केन सह युद्धं करणीयं लोके स्वयमेव एतादृश बहुविध ജീവനെ ബഹൂനം അസ്മാക്കം സർവേഷാം യുദ്ധം ഭിന്ന ഭിന്ന ക്ഷേത്ര ഇല്ല മമ ജീവനം ന തസ്യാഹ ജീവനം തത് ന തസ്യാഹ ജീവനം കഥാചിത് രോഗ ആഗച്ചതി രോഗേണ സഹയുദ്ധ ഇല്ല കഥാചിത് കിം ആഗച്ചതി ഗൃഹേവ അന്യകോപി അസ്മാകം കൃതേവ ഭഗവാൻ താദൃശ ഏകമാനയതി ആനയത്തി ഏകം ആനീയത ദാത്തി കഥാചിത് പുത്രരൂപേണ ആഗച്ചതി ഇല്ല केचन जनानां पुत्राः सन्ति अथवा पुत्र्यः सन्ति तदा जनाः चिन्तयन्ति उह् एतादृश एकः पुत्रः नास्ति चेत् उत्तमं कति जनाः सन्ति तादृशप्रार्थनां करोति इति पतिः कति जनाः सन्ति उह् इतोपि उत्तमं किमपि सन्यासं स्वीकरोमि चेत् उत्तममासीत् किल अर्जुनः अपि वदति तस्यापि अग्रिमश्लोके तदेव वाक्यां तु उत्तमसन्यासं स्वीकरोमि स्म एतत् न शक्यते चेत् गन्तुं योग्यस्थानं वदतु सन्यासम् इत्युक्ते कियत् प्राब्लम् अस्ति तत्र कियत् कष्टं तस्मादेव किल एकैकसन्न्यासी सन्न्यासं गत्वा मातृभूमिपत्रिकायां मासिकायां पूर्व एक लेखनम् आगच्छति स्म नाम अहं विस्मृतवान् अर्धविरामम् इति सन्न्यासं स्वीकर्तुं गतवान् सः अर्धविरामं कृत्वा प्रत्यागतवान् अर्धविरामम् अत्यन्त अपायः अस्ति इति वदति जीवने सोढुं न शक्नोति अर्धं विरामं करोति विरामम् इत्युक्ते लीव् स्वीकरोति तदा कुतः सन्न्यासतः लीव् स्वीकर्तुं न शक्यते तादृशे एकस्थानमस्ति तद् तत् न न स्वीकरणीयं तस्मिन् मार्गे न गन्तव्यं यदा पक्वं भवति तदा आम्रफलं स्वयमेव पतति किल तदा आम्रफलं स्वीकृत्य भवान् पक्वं कारयति चेत् पक्वं न भवति सन्न्यासम् इति स्वयमेव सम्भवति तत् सम्यक् न्यसति इति सन्न्यासः सम्यक् त्यजति सर्वं तत् करणीयं नास्ति तद् स्वयमेव भविष्यति तद् करणीयं कार्यं किं युद्धं केन सह युद्धं करणीयं स्वस्य क्षत्रियः भवतु स्वस्य जीवने शक्तिः भवतु तादृशप्रयत्नः भवतु किल ब्रह्मशक्तिः क्षात्रशक्तिः एतद्वयमपि अन्तरङ्गे भवेत् तदा एव आध्यात्मिकजीवनं कर्तुं शक्यते तदेव अत्र अर्जुनस्य एक प्रश्न कियत् सम्यक् गीतायां वदति लघु लघु लघु लघु लघु कार्याणि स्वीकृत्य वदति कथं कथं विचारः आगच्छति अस्माकम् अस्माकं विचाराः एव अहम् अद्य समापयामि इति चिन्तितवान् इतोपि एकम् अवशिष्टमस्ति अग्रिमसप्ताहे वयं समापयामः भवतु एकवारं समापयामः

सर्वे सन्तु निरामया सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृपा भवेत् ॐ शान्ति शान्ति